ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານກະເສດທັງຫຼາຍ ແລະ ຜູ້ນຳໃນດ້ານເສດຖະກິດ ພົບປະປະຊຸມກັນຂຶ້ນຢູ່ໃນນະຄອນແມລເບີນ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ເພື່ອສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັ ນ ກ່ຽວກັບບັນຫາ ຫຼືວ່າການທ້າທາຍກ່ຽວກັບອາຫານການກິນຂອງໂລກນີ້ ຂອງອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ ໃນຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມນັ້ນ ຄື ກອງປະຊຸມ Global Table ມີດ້ວຍການປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບວິທີການ ການເຮັດກະເສ ດ ການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດ ແລະ ການສິ້ນເປືອງອາຫານ ໂລກນີ້ກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມແຫ້ງແລ້ງຢູ່ ອຸນຫະພູມທີ່ຮ້ອນກວ່າເກົ່າ ແລະ ບັນຫາກ່ຽວກັບວ່າຈະລ້ຽງເກືອມະນຸດໃນໂລກນີ້ ທີ່ມີທະວີຂຶ້ນແບບໃດກັນ ໄດ້ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ໂອວາດຕໍ່ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທີ່ເປັນບຸກຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ ເວົ້າເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ລົງໄມ້ລົງມືກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຂອງປັດຈຸບັນນີ້ ທີ່ສຸກເສີນຢູ່ John Kerry ເລຂາທິການລັດຖະບ ານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຄົນທີ 68 ກໍມີໜ້າໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນັ້ນ ທີ່ກິນເວລາຍືດຍາວເຖິງສາມມື້ ທີ່ຈົບສິ້ນລົງໄປໃນວັນທີ 6

ພົນລະເມືອງຂອງໂລກນີ້ ຈະປູດຂຶ້ນໄປເປັນ 9,000 ລ້ານຄົນໃນໄລຍະ 35 ປີຂ້າງໜ້າ 9,000 ລ້ານຄົນ ຈັກວ່າໜ້ອຍ ຈັກວ່າຫຼາຍທ່ານເອີຍ ທ່ານແຄຣີເວົ້າວ່າ ອຸນຫະພູມທີ່ຮ້ອນຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ ເປັນຫຼັກຖານທີ່ໂລກນີ້ອຸ່ ນຫຼາຍຂຶ້ນ ແມ່ນມີແທ້ໆ

Brianna Casey ຜູ້ນຳການບໍລິຫານ Food Bank Australia ໂຕ້ເຫດໂຕ້ຜົນວ່າ ການຜະລິດອາຫານແມ່ນຜະລິດໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ແຕ່ອາຫານຫຼາຍໂພດຖືກຖິ້ມໄປຊື່ໆ ສິ້ນເປືອງມັນວ່າເທາະ ໜັງສືລາຍງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ຖືກເປີດເ ຜີຍອອກມາໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ບອກເຕືອນໃຫ້ມີພຶດຕິການໃນທັນທີທັນໃດ ເພື່ອພັດທະນາຄ້ຳຈູນລະບົບການອາຫານໂລກ ໜັງສືລາຍງານນີ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອາຫານທີ່ບໍ່ເປັນຊີ້ນ ຄືເປັນຂອງປູກຂອງຝັງ ກົກໄມ້ກົກ ຕອກ ສາມາດຊົດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເຊື້ອຄາບອນ ການເລືອກບໍລິໂພກອາຫານເປັນສິ່ງທີ່ນັກປຸກລະດົມມວນຊົນທີ່ກ່ຽວກັບສັດ ກຳລັງດັນເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈັກການບໍ່ໃຊ້ສັດເປັນອາຫານ ແຕ່ມັນມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ກ່ຽວກັບການປະທ້ວງຕ່າງໆ ທີ່ຂວາງກັ້ນການສັນຈອນໄປມາ ແລະ ນັກປຸກລະດົມມວນຊົນກ່ຽວກັບສັດລ່ວງລ້ຳເຂດແດນ ເຂົ້າໄປໃນຟາມຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮູ້ເຫັນເຖິງການກະທຳອັນຕ່ຳຕ້ອຍຕໍ່ສັດຕ່າງໆ ບາງຜູ້ບາງຄົນທີ່ສະໜັບສະໜູນຜູ້ປະທ້ວງນັ້ນ ຂຽນໜັງສືໄປຍັງການສຶກສາກວດເບິ່ງໂດຍສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນອົດສະຕຣາເລຍ ກ່ຽວກັບການປຸກລະດົມເພື່ອເປີດເຜີຍການທໍລະມານສັດ ເຖິງລັດຖະບາ ນອົດສະຕຣາເລຍພະຍາຍາມປິດປາກ ໂດຍການຕັດກຳລັງໃຈໃນການເຂົ້າໄປໃນຟາມຕ່າງໆ ໂດຍບໍ່ມີອະນຸຍາດ ຄະນະຕ່າງໆກ່ຽວກັບການສົງເຄາະສັດ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຢູ່ໃນການສຶກສາເບິ່ງການທໍລະມານ ສັດ ໂດຍສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາເລຍ ການກວດສຶກສາເບິ່ງນັ້ນ ມີຂຶ້ນໃນນະຄອນແມລເບີນໃນສັບປະດານີ້ ຄືວັນພຸດທີ 4 ກັນຍາ ປີນີ້